ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມ າສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຖ້າເຮົາຖາມໄວລຸ້ນອາຍຸ 14 ປີວ່າ ຢາກໃຫຍ່ໄວຫຼືບໍ່ ໄວລຸ້ນໃນອາຍຸນີ້ຄົງຈະຕອບວ່າ ຢາກໃຫຍ່ໄວ ຄຳຖາມນີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ໃນປີ ພ. ສ. 2450 ມີການສຶກສາສັດໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ພົບວ່າ ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງເລັ່ງໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງເຮັດໃຫ້ອາຍຸສັ້ນ ລົງ ເຮົາຈະມາຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ ແນ່ນອນ ຄຳຕອບມີທີ່ມາ ເມື່ອ ດຣ. ລີບິກ ນັກວິທະຍາສາດຊາວເຢຍລະມັນ ພົບວ່າ ກ້າມຊີ້ນຂອງຄົນເຮົາປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນ ນັກວິທະຍາສາດອີກທ່ານໜຶ່ງຊື່ວ່າ ດຣ. ຄານີວອສ ໄດ້ສຶກສາກຳມະກອນຂຸດຖ່ານຫີນໃນເມືອງມິວນິກ ປະເທດເຢຍລະມັນ ກໍຄົ້ນພົບວ່າ ກຳມະກອນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີກ້າມຊີ້ນໃຫຍ່ ກິນຊີ້ນມື້ລະ 120 ກຣາມ ຈາກນັ້ນທ່ານກໍປະກາດວ່າ ນີ້ຄືມາດຕະຖານຂ ອງໂປຣຕີນທີ່ເຮົາຄວນກິນທຸກມື້ ແລະ ນັ້ນກໍກາຍເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ຕໍ່ມານັກວິທະຍາສາດສະໄໝໃໝ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການໂປຣຕີນ 20 ຫາ 30 ກຣາມຕໍ່ມື້ເ ທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດສະສົມໂປຣຕີນໄວ້ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ອີກ ໂປຣຕີນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ອີກກໍຄື

ຖ້າຜູ້ຍິງມີນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລ ກໍຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 42 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄົນທົ່ວໄປໃນມື້ນີ້ກໍກິນຊີ້ນ ແລະ ອາຫານທີ່ໃຫ້ໂປຣຕີນຫຼາຍກວ່າປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ຄືກິນມື້ລະ 100 200 ກຣາມພຸ້ນ ບັນຫານັ້ນກໍຄືຈຸ ດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ຊີ້ນສັດປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນສູງ ເພາະຊີ້ນສັດມີໄຂມັນອີ່ມໂຕຫຼາຍ ແລະ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນສູງ ເມື່ອຄົນເຮົາກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ຮ່າງກາຍກໍຈະສະສົມໄຂມັນນັ້ນໄວ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລື ອດຕີບງ່າຍ ເມື່ອເສັ້ນຫຼອດເລືອດຕີບຈະເຮັດໃຫ້ການໝູນວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ ແລະ ການລຳລຽງອອກຊີເຈນໄປຫາຫົວໃຈກໍຈະຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ບາງຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນສ ະໝອງຕີບ ນີ້ແຫຼະຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີອາຍຸສັ້ນລົງ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ອາຍຸຂອງຄົນເຮົານັ້ນສັ້ນລົງແທ້ຫຼືບໍ່ ໃນ ຄ. ສ. 1847 ຫາ 1987 ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ຜູ້ຍິງເປັນປະຈຳເດືອນໄວກວ່າເກົ່າ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເລີ່ມເປັນປະຈຳເດືອນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ປ່ຽນຈາກ 17 ປີ 5 ເດືອນ ມາເປັນ 11 ປີ 9 ເດືອນ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງອາຍຸກັບຮ່າງກາຍ ໝາຍຄວາມວ່າຮ່າງກາຍແກ່ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເມື່ອເດັກນ້ອຍກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ກາຍ ພວກເ ຂົາຈະຂາດປະສົບການໃນການຄວບຄຸມຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ມີເພດສຳພັນກ່ອນໄວອັນຄວນໄດ້ງ່າຍ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານຈຳພວກໂປຣຕີນຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພູມຕ້ານທານສູງ ນັກກິລາມັກກິນແປ້ງ ຫຼື ຄາໂ ບໄຮເດຣດຫຼາຍ ຖ້າຫາກນັກກິລາທຸກປະເພດກິນແປ້ງ ແລະ ແຂງແຮງ ເຮົາກໍກິນແປ້ງ ແລະ ແຂງແຮງໄດ້ຄືກັນ ແມ່ນບໍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໂປຣຕີນເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງເຮົາເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ປະເທດທີ່ມີຄົນກິ ນຊີ້ນຫຼາຍຈະພົບບັນຫາໃນການເປັນພະຍາດກ່ຽວຂ້ອງກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຍິງກໍຄືໂລກກະດູກຜຸ ເພາະໂປຣຕີນຈາກຊີ້ນສັດຈະດູດເອົາແຄວຊຽມຈາກຮ່າງກາຍ ຖ້າເຮົາກິນໄຂມັ ນເຂົ້າໄປ ຈະເຂົ້າໄປດູດແຄວຊຽມຈາກກະດູກຂອງເຮົາ ເມື່ອຂັບຖ່າຍໂປຣຕີນທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປນັ້ນອອກມາຈາກຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບໂປຣຕີນມື້ລະເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພໍດີ ທ່ ານສາມາດຄຳນວນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຄືເອົານ້ຳໜັກມາຄູນໃຫ້ 0.77 ກຣາມ ຖ້າເດັກນ້ອຍມີນ້ຳໜັກ 20 ກິໂລກຣາມ ປະລິມານໂປຣຕີນທີ່ຕ້ອງການກໍຄື 14.5 ກຣາມ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 17 ກຣາມ ສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຫຼ າຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ຖ້າກິນອາຫານຄົບ 3 ຄາບ ອາຫານທັງ 3 ຄາບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໂປຣຕີນຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການ ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານທີ່ກິນເຈ ກໍຈະໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຈາກຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ມີໂປຣຕີນປ ະມານ 20 ຫາ 30% ເຖິງເວລາແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອເກົ່າໆ ແລ້ວມາຫັນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄວາມຈິງທີ່ບອກວ່າ ອາຫານດີຖ້າກິນຫຼາຍກໍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດໄດ້ ແລະ ຕອ ນນີ້ພວກເຮົາກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍຂອງລາຍການແລ້ວ ເວລາຜ່ານໄປໄວດັ່ງສາຍນ້ຳທີ່ບໍ່ເຄີຍຖ້າໃຜ

ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ການທີ່ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ່ນວາຍ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບໂລກ ລົງມາສູ່ລະດັບປະເທດ ບ້ານເມືອງຂອງເຮົາ ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ຫຼືແມ້ແຕ່ໃນຄອບຄົວບໍ່ສະຫງົບສຸກ ມັນກໍເປັນເພາະບັນຫາທີ່ ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍຢ່າງ ເກີດມາຈາກການບໍ່ເຮັດຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ຄົນຂັບຂີ່ລົດເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍກໍເພາະວ່າລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ໂລກຂອງເຮົາເກີດໄພພິບັດຢ່າງມາກມາຍ ພາຍຸທີ່ພັດທຳ ລາຍຫຼາຍປະເທດ ຝົນຕົກໜັກ ນ້ຳຖ້ວມ ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຄວາມວິປະລິດແປປວນທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ ທັງນີ້ກໍເພາະມະນຸດໄດ້ທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ ຜົນຮ້າຍທີ່ຕິດຕາມມາກໍຄືຄວາມ ວິປະລິດແປປວນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ມີລົມພາຍຸ ອຸນຫະພູມຂອງໂລກທີ່ປ່ຽນໄປ ເພາະໃນທຳມະຊາດມີກົດເກນຂອງມັນ ເມື່ອໃດທີ່ທຸກສິ່ງຢູ່ໃນໂລກນີ້ຫາກບໍ່ຝ່າຝືນ ແລະ ທຳລາຍກົດເກນເຫຼົ່ານັ້ນ ທຸກຢ່າງ ກໍຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປຕາມທຳມະຊາດດ້ວຍດີ ຂະນະນີ້ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າຊີວິດຂອງເຮົາປອດໄພດີຢູ່ຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ມູນບອກວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ຖືກສາມີທຳຮ້າຍໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທຸກວັນນີ້ມີສາມີກ ວ່າ 5,000 ຄົນທຳຮ້າຍພັນລະຍາຂອງເຂົາ ໃນອີກຫຼາຍປະເທດບັນຫາຊົ່ວຮ້າຍຍິ່ງກວ່ານີ້ ນອກຈາກນີ້ ເດັກນ້ອຍກໍຖືກທຳທາລຸນໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ໂດຍໄດ້ສ້າງບາດແຜອັນຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງເດັກເຫຼົ່ານັ້ນ ອີກ ບັນຫາໜຶ່ງກໍຄື ມີຄົນຈຳນວນມາກມາຍກ່າຍກອງທີ່ກຳລັງອຶດຢາກຫິວໂຫຍ ບໍ່ມີອາຫານການກິນ ແລະ ບໍ່ມີທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານກິນອີກດ້ວຍ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກ ປີມີເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກການຂາດສານອາຫານ ເທົ່າກັບມີເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດວັນລະ 13,700 ຄົນ ນີ້ກໍເປັນອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງສະພາບຄວາມເປັນໄປໃນໂລກ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງຖິ້ມບ້ານເຮືອ ນເພາະຜົນຈາກສົງຄາມ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ ອົງກອນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລີ້ໄພຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກມື້ນີ້ປະຊາຊົນນັບຊາວລ້ານຄົນກຳລັງມີບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຄົນຈຳນວນມາກມາຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະອົບພະຍົບໄປ ຢູ່ໃສ ແມ້ຢູ່ໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ ແຕ່ກັບເຕັມໄປດ້ວຍອັນຕະລາຍຮອບຕົວ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ໃນເມືອງໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງມີເດັກນ້ອຍຕ້ອງນອນຢູ່ຂ້າງຖະໜົນ ບໍ່ມີໃຜສາມາດບອກຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ ອົງການຢູ ນິເຊັບ ຫຼື ກອງທຶນເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ມີຈຳນວນມາກມາຍເຖິງ ລ້ອຍລ້ານຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເດັກນ້ອຍນີ້ແມ່ນຕິດຢາເສບຕິດ ຈຳນວນມາກມາຍກຳລັງຈະກາຍເປັນອາຊະຍາກ ອນ ກະສັດໂປລຽນຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດໃນອະດີດກ່າວວ່າ ກອງທັບທີ່ມີປືນໃຫຍ່ເອົາຊະນະສົງຄາມໄດ້ສະເໝີ ແຕ່ຄຳເວົ້ານີ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ ໂຈນກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປືນໃຫຍ່ ເຂົາເຂົ້າໄປຫາຝູງຊົນທີ່ບໍ່ຮູ້ໂ ຕວ່າ ອັນຕະລາຍກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ໂຈນພວກນີ້ຂ້າຄົນບໍລິສຸດນັບຮ້ອຍນັບພັນ ຂະນະນີ້ໂຈນກໍ່ການຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ ມັກເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບພວກພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດ ສ່ວນໃຫຍ່ຕຳຫຼວດບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງພວກເຂົາໄ ດ້ ຂະນະນີ້ຄົນຈຳນວນກວ່າ 45 ລ້ານຄົນກຳລັງປ່ວຍດ້ວຍໂລກເອດ ໃນບາງສ່ວນຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ປະຊາກອນເກືອບໜຶ່ງໃນສ່ວນສາມຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ອີກຈຳນວນມາກມາຍທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ທຸກໆມື້ ໃນຍຸກສະຕະວັດທີ 19 ປະຊາຊົນລ້ວນແຕ່ມີຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ ເຂົາບອກວ່າໂລກຈະພັດທະນາໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ມີເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍເຮັດວຽກທໍຜ້າ ແລະ ກໍຫຍິບຜ້າ ເຄື່ອງຈັກອີກຫຼາຍ ຊະນິດເພື່ອໃຊ້ໃນການກະເສດ ລົດໄຟ ແລະ ເຮືອໂດຍສານສາມາດຂົນຄົນໂດຍສານໄດ້ຢ່າງໄວວາ ທັງທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ ປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າອີກບໍ່ດົນບັນຫາຂອງສັງຄົມຈະຕ້ອງໝົດໄປ ຈະບໍ່ມີຄົນຈົນ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍ ຄວາມສະຫງົບສຸກຈະມາແທນທີ່ຂອງສົງຄາມ ເຮົາຈະມີໂຮງຮຽນຢ່າງພຽງພໍ ມີລັດຖະບານທີ່ດີເພື່ອທຸກຄົນ ວິທະຍາສາດມີປະໂຫຍດແກ່ມະນຸດຢ່າງມາກມາຍ ຂະນະດຽວກັນ ວິທະຍາສາດກໍໃຫ້ ລະເບີດປະລະມະນູແກ່ເຮົາອີກຊະດ້ວຍ ຂະນະນີ້ຄຳຖາມຂອງຄົນທົ່ວໄປກໍຄື ເປັນຫຍັງເຮົາຫາຄຳຕອບເພື່ອແກ້ບັນຫາບໍ່ໄດ້ ເປັນຫຍັງບັນຫາຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຢ່າງນີ້ເລື້ອຍໆ ເປັນຫຍັງຍັງມີຄົນຫິວໂຫຍ ເປັນຫ ຍັງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການໃໝ່ໆບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເລີຍ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພາະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ ບັນຫາໃຫຍ່ໂຕທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດນັ້ນເປັນບັນຫາດ້ານສິນລະທຳ ເຮົາຈະເຫັນວ່າບັນຫາໃຫຍ່ທັງໝົດທີ່ເຮົາປະເຊີນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ມັນເປັນເລື່ອງຂອງສິນລະທຳເກືອບທັງສິ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຈະ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບກົດເກນຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຊຶ່ງເປັນກົດເກນເພື່ອຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນໃນສັງຄົມ ເພື່ອນຳມາສະເໜີເທື່ອລະຂໍ້ເທື່ອລະຂໍ້ ຈົນຄົບຈຳນວນ 10 ຂໍ້ ພຣະບັນຍັດ 10 ປະ ການສະທ້ອນໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງປະສົງໃຫ້ສັງຄົມມະນຸດມີຄວາມສຸກຢ່າງແທ້ຈິງ ເຮົາຈຶ່ງຮຽກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຄວາມຮັ ກ ເພາະພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບພຣະເຈົ້າ ແລະມະນຸດ ຕິດຕາມລາຍການຂອງພວກເຮົາອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ສຳລັ ບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ